ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄົງຈະເວົ້າ ຫຼືວ່າຖືໄດ້ວ່າໂຊກດີອີກແລ້ວ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼືວ່າການສະກັດກັ້ນ ສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄວ້ ຄືວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊ າທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນເກືອບ 7 ລ້ານໂດສ ເຊິ່ງເປັນການບໍລິຈາກໃຫ້ຟຣີໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສາຍຫູສາຍຕາຂອງພາກລາຍການພາສາລາວ ໃນເຂດຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງ ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງດັອກເຕີ ໄມຟອງ ມາຍຊາຍ ຮອງອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ໃນນາມຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງລາວ ກະໄດ້ ອອກມາສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈແກ່ປະຊາຊົນຊາວລາວວ່າ ວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດທີ່ຊິນຳມາສັກໃນລາວນີ້ ກະມີຄຸນນະພາບ ມີປະສິດທິພາບ ມີປະສິດທິຜົນ ອ່າ ທັງໝົດ ໂດຍນັບແຕ່ລາວໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດຍີ່ຫໍ້ Pfizer ຈາກ COVAX ຈຳນວນແສນ 600 ໂດສ ເຮັດໃຫ້ເກີດກະແສຢາກສັກວັກຊີນ Pfizer ເຊິ່ງທາງການລາວກະກຳນົດໃຫ້ສັກໃຫ້ຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ກັບຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳໂຕ ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນ າະ ພໍເຖິງເວລາສັກວັກຊີນ ໃຜກະຢາກໄດ້ວັກຊີນຍີ່ຫໍ້ດັງ ກະຄື Pfizer ອ່າ ບາງຄົນກະມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປນີ້ ກະບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ Pfizer ເພາະວ່າວັກຊີນມັນ ມັນໝົດກ່ອນ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີ ມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານລາວກະມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດໃຫ້ໄດ້ 50 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນ ອ່າ ທັງປະເທດ ພາຍໃນສິ້ນປີ 2021 ຫຼືວ່າປະມານ 7.4 ລ້ານໂດ ສ ທາງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ 6,600,684 ໂດສ ເຊິ່ງກະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະວ່າແຕ່ລະຊາດກະມີຄວາມຕ້ອງການວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດຈຳນວນຫຼາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໃນລາວ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່າ ນເວົ້າວ່າ ພາກັນໄປສັກ ແລ້ວກະຢາໝົດກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ສັກຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ຮູ້ບໍ່ວ່າ ຍົກຕົວຢ່າງເມືອງນາຊາຍທອງຊີ້ ເພິ່ນປະກາດວ່າ ໃຫ້ໄປສັກຢູ່ທີ່ເມືອງນາຊາຍທອງວ່າຊັ້ນ ແລ້ວຄົນກະຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໄປສັກ ຮູ້ບໍ່ວ່າໃນການທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄປຈົດຊື່ລົງທະບຽນນັ້ນ ມີການໃຫ້ຕົວເລກລຽນຄິວ ຫຼືວ່າບັນທຶກໄວ້ ຜູ້ໃດໄປກ່ອນກະໄດ້ເບີ 1 ເບີ 2 ເບີ 3 ເບີ 4 ເບີຕໍ່ໆໄປ ສົມມຸດວ່າມີຢາ 10 ພັນໂດສຊີ້ ກະສັກໄດ້ 10 ພັນຄົນ ຜູ້ທີ 11 ພັນນັ້ ນ ກະແປວ່າບໍ່ໄດ້ສັກ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລຽນເບີສຳລັບຄິວ ຫຼືບໍ່ເນາະ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ເຄີຍສອບຖາມຄົນທີ່ເຄີຍ ເຄີຍໄປທາງ ທາງ ທາງລາວເນາະ ເພິ່ນກະບອກວ່າ ວິທີການສັກຂອງທາງການລາວເນ່ຍ ກາ ນຈັດລຳດັບນີ້ກະບໍ່ຕ່າງກັບປະເທດໄທ ກະຄືທຸກຄົນຊິໄດ້ມື້ນັດໝາຍ ນັດໝາຍທີ່ລົງທະບຽນເອົາໄວ້ ແຕ່ວ່າມື້ ມື້ທີ່ຊິໄປສັກເນ່ຍ ຄັນຖ້າໃຜໄປກ່ອນກະຊິໄດ້ບັດຄິວກ່ອນ ຜູ້ໃດບໍ່ໄປຕາມມື້ນີ້ກະຖືວ່າສະລະສິດຈັ່ງຊີ້ ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເພາະວ່າມີໝູ່ຜູ້ໜຶ່ງ ຖາມເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ມີແຕ່ໄປຈົດຊື່ຊື່ໆ ແລ້ວກະຮອດມື້ກະໄປສັກ ເອີ ຂ້າພະເຈົ້າລະວ່າ ຫວຍ ຢາວັກຊີນ Pfizer ນີ້ມັນມີໜ້ອຍໃດ໋ ໃຫ້ເອົາມຸ້ງໄປກາງຢູ່ ອັນ ຕໍ່ ໜ້າປະຕູເລີຍເດີ້ ໃຫ້ເປັນນຳເບີໜຶ່ງ ຈັກໜ້ອຍຢູ່ຄິວທາງຫຼັງພຸ້ນຊິບໍ່ໄດ້ສັກ ເອົາໄປເອົາມາຜູ້ກ່ຽວຕື່ນສວຍບໍ່ໄປ ກະບໍ່ໄດ້ສັກອີ່ຫຼີ ເພາະວ່າມັນໝົດກ່ອນ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງຢາວັກຊີນທີ່ວ່າຈະໄດ້ຮັບປະມານ 7 ລ້ ານໂດສເນ່ຍ ແມ່ນມາຈາກໃສເນາະ ອັນນີ້ມາຈາກທາງ ທາງ COVAX ທັງໝົດເນາະ ແຕ່ວ່າຊິໄດ້ມາເປັນໄລຍະໄລຍະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ກະຖືວ່າທາງ ທາງ COVAX ນີ້ກະໃຫ້ໄປຫຼາຍປະເທດ ແຕ່ວ່າ ທາງການລາວນີ້ຄືມີໂຄ ຕາຢູ່ 6 ລ້ານປາຍເນາະ ເກືອບ 7 ລ້ານນີ້ເນາະ ແລະ ງວດສຸດທ້າຍນີ້ຊິມາມື້ໃດຮູ້ບໍ່ ງວດສຸດທ້າຍນີ້ກະຍັງບໍ່ ບໍ່ໄດ້ບອກ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເນາະວ່າຊິມາມື້ໃດ ແຕ່ວ່າໂດສຕໍ່ໄປນີ້ ຊຸດຕໍ່ໄປນີ້ກະຊິມາ ເອີ ເດືອນກະລະກະດ ານີ້ເນາະ ເປັນຂອງ COVAX ອີກ 2 ຍີ່ຫໍ້ຊິມີ AstraZeneca ແລ້ວກະ Johnson and Johnson ແຕ່ວ່າທັງ 2 ຍີ່ຫໍ້ນີ້ກະບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຳນວນວ່າຊິມາໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດເນາະ ອືມ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນກະມີຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ເນາະ ດັງໆກະແມ່ນ Pfizer ແລ້ວກະມີ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນ ຕົວຢ່າງ AstraZeneca Moderna Johnson and Johnson ແລ້ວກະຂອງເຈັກຂອງຈີນ ຂອງແຂກອິນເດຍອີກ ແຕ່ວ່າຄົນນີ້ມັນມັກຊອບແນວໃດ ມັນກະ ເລືອກສັກແນວນັ້ນວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່າສຳລັບສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວນີ້ ແມ່ ນວ່າມີປະຊາຊົນ 7 ລ້ານນີ້ ແຕ່ວ່າຈັກວ່າເປັນຈັ່ງໃດ ໂຊກດີບໍ່ ຫຼືວ່າທຳບຸນກຸສົນມາຊາດກ່ອນບໍ່ ຢາວັກຊີນຕ່າງໆນີ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນລາວນີ້ ມັນ ມັນ ຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ຄົນໃນລາ ວນີ້ໃຫ້ ໄດ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼືວ່າໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນວ່າເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນມັນຫຼັ່ງເຂົ້າມາຊັ້ນດອກ ແລະ ໃນຕ່າງປະເທດ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດໄທ ມັນກະບໍ່ໂຊກດີປານນັ້ນ ຕ້ອງຊື້ ເອົາ ແລະ ຢາກະຂາດເຂີນຢູ່ ບໍ່ວ່າແຕ່ປະເທດໄທ ຫຼາຍໆປະເທດ ປະເທດອົດສະຕຣາລີກະ ກະຍັງຂາດເຂີນ ແລະ ໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ເພິ່ນຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຈາກ ອ່າ COVAX ນີ້ ມັນມີຂ່າວ ມີ ຂ່າວ ຫຼືວ່າມີສຽງດັງປ່ອງປ່ອງແປ່ງຫຼືບໍ່ວ່າ ມັນອາດຈະພາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລາວນີ້ ໂອ ລໍຖ້າ ມັນຊິມາອີກແລ້ວ ຢາວັກຊີນຂອງ COVAX ນີ້ ມັນຕ້ອງມີ Pfizer ແລະ ຊິຖ້າກ່ອນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອົາໄປເອົາມາ ຖ້າໄປຖ້າມາ ໂຄວິດ-19 ມາ ຄຸບຫົວຊ້ຳກະບໍ່ຈັກນີ້ ອັນນີ້ ມີບໍ່ເນາະຂ່າວ ອັນນີ້ກະ ກະບໍ່ມີຂ່າວໂຕນີ້ອອກມາເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ນະ ກະຄືປະຊາຊົນນີ້ຕື່ນໂຕເນາະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຊິມາສັກວັກຊີນກັນ ກັນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ ກວ່າແຕ່ກ່ອນເນາະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ກະຄືການລະບາດ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຮອບບ້ານຂອງລາວ ກະຄືວ່າໄທ ພະມ້າເນາະ ຂະເໝນ ຈັ່ງຊີ້ ກະຖືວ່າຕອນນີ້ກຳລັງໜັກຢູ່ເນາະ ເພາະສະນັ້ນກະຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ທຸກຄົນນີ້ກະຕ້ອງການໃຫ້ສັກວັກ ຊີນໃຫ້ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ແລ້ວກະທາງລັດຖະບານລາວເອງໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບປະຊາຊົນວ່າ ວັກຊີນທຸກຍີ່ຫໍ້ມີປະສິດທິຜົນ ມີປະສິດທິພາບໃນການຢັບຢັ້ງການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ເນາະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າເພິ່ນໄດ້ເວົ້ າບໍ່ວ່າ ຢາຕ່າງໆນານາ ວັກຊີນນີ້ນະ ມັນ ມັນແມ່ນຢູ່ ມັນມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ແຕ່ວ່າມັນທຽບ ມັນບໍ່ທຽບເທົ່າກັນໄດ້ ເພິ່ນໄດ້ບອກບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກເນາະ ວ່າຍີ່ຫໍ້ໃດວ່າດີກະຫຼືບໍ່ດີ ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນຄວາມ ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ເບິ່ງນຳຂ່າວນຳຫຍັງ ແລ້ວກະມາ ມາເວົ້າມາລືກັນວ່າ ອັນນັ້ນດີ ອັນນີ້ດີ ແຕ່ວ່າໂດຍເນື້ອແທ້ນີ້ ມັນ ມັນດີເກີນກັນໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ອັນປະຊາຊົນນີ້ບໍ່ຮູ້ ແລະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ຢາ AstraZeneca ຖ້າຫາກວ່າສັກໃຫ້ຄົນທີ່ວ່າອ່ອນກວ່າ 60 ປີນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີເປີເຊັນໜ້ອຍກໍຕາມ ມັນອາດຈະພາໃຫ້ເປັນເລືອດກ້າມໃນສະໝອງ ແລະ ຕາຍຍ້ອນນີ້ ອັນນີ້ຢູ່ໃນລາວໃນໄທນີ້ມີຂ່າວຂ່າວ ຫຼືວ່າປະຊາຊົນຮູ້ ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຄືທາງ ທາງ ຢ່າງ ຢ່າງປະເທດໄທເນ້ຍ ກະໃຫ້ຂ່າວອອກມາຢູ່ ໃນເລື່ອງຂອງ ອາ ຍີ່ຫໍ້ແຕ່ລະຍີ່ຫໍ້ນີ້ຊິເໝາະສົມກັບຄົນອາຍຸຊ່ຳໃດຈັ່ງຊີ້ ກະຊິມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຮູ້ປະຈຳຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນເລື່ອງຂອງມີຜົ ນຂ້າງຄຽງນີ້ ກະຈະບອກຢູ່ວ່າ ທຸກຍີ່ຫໍ້ຊິມີຜົນຂ້າງຄຽງກັບ ກັບຄົນໄດ້ທັງໝົດ SBS ລາວ Share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook